ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈໃນເວລານີ້ແມ່ນວ່າ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ໄຂ້ເລືອດອອກຢູ່ໃນລາວນີ້ກະ ສະຖານະພາບ ສະຖານະການມັນເປັນແນວໃດເນາະໃນເວລານີ້ ພາຍໃຕ້ກ ະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ລາຍງານເນາະວ່າ ຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕອນນີ້ກະຢູ່ວຽງຈັນເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດ ມີຜູ້ປ່ວຍເຖິງ 407 ຄົນ ຂະນະທີ່ອີກ 396 ຄົນກະຢູ່ໃນແຂວງອັດຕະປື 359 ຄົນຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຂະນະທີ່ຜູ້ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນຢູ່ໃນວຽງຈັນ 2 ຄົນຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະກະຄຳມ່ວນ ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຂວາງ ແລະກະແຂວງ ລະໜຶ່ງຄົນເນາະ ກໍແປວ່າມັນເປັນໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ຢູ່ໃນຫຼາຍສະຖານທີ່ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບທີ່ວ່າມັນເປັນຢູ່ວຽງຈັນຫຼາຍນະ ທີ່ວ່າເປັນເມືອງໃຫຍ່ ແລະກະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເນາະ ມັນກະເຮືອນຊ ານບ້ານຊ່ອງມັນກະດີກວ່າຢູ່ບ້ານນອກ ແລະກະມຸ້ງກະອາດຈະດີກວ່າ ທາງການເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຢູ່ວຽງຈັນຫຼາຍເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືໃນວຽງຈັນນີ້ກະຖືວ່າເປັນຊຸມຊົນທີ່ປະຊ າຊົນນີ້ຈຳນວນຫຼາຍ ແຫຼ່ງທີ່ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເສຍ ນ້ຳຄຳພວກນີ້ເນາະ ມັນກະຫຼາຍ ກະເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນ ຫຼືວ່າຂະຫຍາຍພັນຂອງຍຸງລາຍໄດ້ດີ ເພາະສະນັ້ນເພິ່ນກະໄດ້ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກພີ່ນ້ອງປະຊາຊົ ນໃນການເຮັດວຽກ ໃນການທີ່ຈະທຳລາຍແຫຼ່ງຂະຫຍາຍພັນຂອງຍຸງລາຍ ກໍຄືຕາມບໍລິເວນບ້ານຂອງເຈົ້າຂອງຕົງນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນກະເປັນຕາໜ້າເຊື່ອຫຼືບໍ່ ມັນກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ເພາະວ່າໃນ ອະດີດທີ່ຜ່ານມາເນາະ ທີ່ວ່າອ້ອມວຽງຈັນນັ້ນ ຄູວຽງຈັ່ງຊີ້ກະມີບຶງມີໜອງ ແລະກະມີຫ້ວຍມີຮ່ອງ ບຶງທາດຫຼວງກະບັກໃຫຍ່ໆກະນ້ຳເຕັມ ແລະກະບຶງໂພນສະອາດກະບັກໃຫຍ່ໆ ບຶງທົ່ງສ້າງນາງ ຮ່ອງສອກ ຮ່ອ ງແຊງ ແຖວດົງໂດກຈັ່ງຊີ້ກະມີບຶງບັກຫຼາຍ ດຽວນີ້ນີ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ກະແມ່ນວ່າຖືກຖົມຖືກອັດ ຫຼືວ່າລະບາຍນ້ຳອອກໄປແລ້ວ ມັນບໍ່ເປັນບຶງອີກແລ້ວ ແລະກະເປັນບ້ານເປັນເມືອງແລ້ວ ແລ້ວພະ ຍາດອັນໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ກະຍັງທະວີຂຶ້ນ ແລະກະວຽງຈັນກະເປັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຈັ່ງຊີ້ ເພິ່ນຊີ້ແຈງກັນ ມັນ ມັນ ຈັກຊິເຊື່ອຫຼືບໍ່ເຊື່ອ ມັນກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າຫຼັກໆແລ້ວນີ້ ແມ່ນວ່າຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ຫຼືວ່າຫຼາຍ ສະຖານທີ່ໃນລາວເປັນໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ນະ ມັນກໍຄືກັນກັບໃນປະເທດໄທເປັນຫຼືບໍ່ເນາະ ກະຄືກັນເນາະ ປີນີ້ປະເທດໄທນີ້ກໍຖືວ່າເປັນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຫຼາຍກວ່າສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ຈັ່ງໜອງຄາຍຕອ ນນີ້ເນາະ ກະມີຜູ້ປ່ວຍຕາຍເຖິງ ເຖິງສອງຄົນ ແຕ່ວ່າທີ່ມີການເກີດໄຂ້ເລືອດອອກຫຼາຍທີ່ສຸດຕອນນີ້ ຕາມຊາຍແດນນີ້ກະມີທັງເລີຍກັບບຶງການເນາະ ຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າໃນໜອງຄາຍກະຖືວ່າມີຂ ະໜາດເຖິງວ່າມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວສອງຄົນເນາະ ໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍເດົາດອກວ່າ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ຄົນໃນທຸກໄວເປັນໄດ້ແມ່ນບໍ່ ທຸກຄົນເປັນໄດ້ຕອນນີ້ເນາະ ແຕ່ເນັ້ນໆກະຊິເປັ ນ ເປັນຂອງເດັກນ້ອຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເພາະວ່າພູມຕ້ານທານຍັງ ຍັງບໍ່ ບໍ່ຫຼາຍເນາະ ແລະກະກັບຜູ້ເຖົ້າ ໂດຍສະເພາະຜູ້ເຖົ້າທີ່ບໍ່ ບໍ່ສາມາດຊ່ອຍຕົວເອງໄດ້ເນາະ ກໍຄືຄົນປ່ວຍ ຜູ້ປ່ວຍຕິດຕຽງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ທີ່ນ ອນກາງເວັນກະບໍ່ກາງມຸ້ງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນະ ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນລາດຕະເວນກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດນີ້ລະ ອັນນີ້ນີ້ເປັນຫຍັງມັນເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລ້ວກໍເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສ ເນາະ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ ກໍເປັນເລື່ອງເກົ່າມາຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍປີແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ມີເຮືອສິນຄ້າຂອງຈີນເນາະ ຖືກ ຖືກປຸ້ນ ຖືກປຸ້ນແລ້ວກະ ກະເລີຍທັງປະເທດໄທ ຈີນ ພະມ້າ ລາວ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັນເລື່ອງຂອ ງຈັດທີມລາດຕະເວນນີ້ເນາະ ເພື່ອທີ່ຈະປ້ອງກັນການປຸ້ນ ການປ້ອງກັນຢາເສບຕິດນຳເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນເພດເຟສບຸກຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຂອງສາທາລະນ ະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍຄືທ່ານ ສຸລິອຸດົງ ສຸດາລາ ກະໄດ້ເຜີຍແຜ່ພາບຊຸດທະຫານເຮືອລາວ ມີຄຳບັນຍາຍສະຫຼຸບໃຕ້ພາບວ່າ ເຖິງແມ້ວ່າລາວຊິບໍ່ຕິດທະເລ ແຕ່ລາວກະມີທະຫານເຮືອ ກະຄື ກັບປະເ ທດອື່ນໆເນາະ ໂດຍທະຫານເຮືອຂອງລາວນີ້ກໍມີວຽກສຳຄັນ ກໍຄືເລື່ອງຂອງລາດຕະເວນເບິ່ງຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ປ້ອງກັນ ແລະກໍປາບປາມຢາເສບຕິດ ການກໍ່ການຮ້າຍ ສິ່ງຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆ ແລະກໍ ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອໃນລຳນ້ຳຂອງຕອນເໜືອ ຮ່ວມກັບທາງຈີນ ພະມ້າ ແລະກະໄທເນາະ ໂດຍພື້ນທີ່ປະຕິບັດຂອງທະຫານເຮືອ 4 ປະເທດ ກໍເລີ່ມຕົ້ນທີ່ທ່າເຮືອກວນເລີຍ ຊາຍແດນທາງນ້ ຳລະຫວ່າງຈີນ ພະມ້າ ໃນ 12 ປັນນາ ມົນທົນຢູນານ ແລ່ນຕາມແມ່ນ້ຳຂອງມາເຖິງທ່າເຮືອດອກງິ້ວຄຳ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕົງຂ້າມກັບອຳເພີຊຽງແສນ ຈັງຫ ວັດຊຽງລາຍ ແລະກະລາດຕະເວນກັບຂຶ້ນໄປທ່າເຮືອກວນເລີຍອີກ ໄປໆມາໆຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໄລຍະທາງກະປະມານ 512 ກິໂລແມັດ ກ່ຽວກັບການລາດຕະເວນຂອງ 3 ປະເທດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໃຊ້ເຮືອ ຕົວຢ່າງເນາ ະ ປະເທດໄທ ນປຂ ແລະລາວກະເຮືອເລັກຫັ້ນລະ ໄປທີ່ວ່າ ຈີນບໍ ຫຼືວ່າມີຕ່າງປະເທດເອົາມາມອບໃຫ້ຟຣີໆຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວຈີນກໍຄົງໃຊ້ເຮືອທະຫານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະ ເຈົ້າເຫັນດອກ ຢູ່ບ້ານລາດ ຕຳບົນບ້ານແພງ ອຳເພີບ້ານແພງ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ແລ້ວກະຢູ່ທີ່ຈັງຫວັດອຳນາດຈະເລີນຈັ່ງຊີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນເຮືອ ນປຂ ນະ ແຕ່ລະເທື່ອມັນແລ່ນຂຶ້ນຂອງ ຫຼືວ່າລ່ອງຂອ ງນີ້ ຈັກມັນດັງຂະໜາດ ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຖາມພວກທີ່ວ່າເອົາໝາຂ້າມຢູ່ອຳເພີບ້ານແພງ ຂ້າມໄປລາວ ກະຖາມວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ຢ້ານເໜືອ ປຂ ບໍ ເຮືອ ນປຂ ບໍ ມັນມີປືນໃຫຍ່ ແລ້ວກະມີປືນອັນອັດຕະໂນມັດລູກ ບັກໃຫຍ່ ເຂົາວ່າບໍ່ຢ້ານ ເພາະວ່າຄັນມັນຕິດຈັກມາ ເຮົາໄດ້ຍິນແລ້ວ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງອອກໄປ ແລ້ວໃນເມື່ອເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ການລາດຕະເວນນີ້ ມັນ ມັນໄດ້ຜົນບໍ ທີ່ວ່າໃຊ້ເຮືອລົບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແຕ່ລະຟາກນີ້ນະ ມັນ ມັນໄດ້ຜົນບໍເນາະ ກະວ່າຕັ້ງແຕ່ຫຼັງເກີດຄະດີປຸ້ນເຮືອສິນຄ້າຈີນ 2 ລຳ ຫວ່າງວັນທີ 5 ຕຸລາ 2011 ເນາະ ຈົນເຖິງດຽວນີ້ເນາະ ກະຄືເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນອີກຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຖືວ່າໄດ້ຜົນເນາະ ຄ້າຢາເສ ບຕິດນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຫາກະເກີດມື້ວານນີ້ ຫຼືມື້ນີ້ ມັນເກີດມາຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງກິນນົມແມ່ຢູ່ພຸ້ນ ມັນຫຼາຍສິບສິບປີມາແລ້ວ ມັນມັນແຮງແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກໍແປວ່າການລາດຕະເວນນີ້ໂດຍທົ່ວໄປ ແລ້ວ ມັນມັນບໍ່ໄດ້ຜົນຕວ້າ ຫຼືວ່າແນວໃດ ການລາດຕະເວນຕົງນີ້ເນາະ ກໍຄືເລື່ອງຂອງສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ກໍສັງເກດວ່າເລື່ອງຂອງຢາເສບຕິດເນາະ ກໍຖືວ່າ ຖືວ່າໄດ້ຜົນພໍສົມຄວນຢູ່ ເພາະວ່າສັງເກດວ່າກາ ນລັກລອບນຳຢາເສບຕິດຂ້າມໄປ ຂ້າມມາບໍລິເວນສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳນີ້ມີຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນກະ ກະລົດລົງ ແຕ່ວ່າມັນມາເພີ່ມໃນພາກອີສານຕອນເທິງຂອງ ຂອງໄທນະ ແລ້ວເລື່ອງສຸດທ້າຍນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບ ນີ້ແມ່ນວ່າ ກ່ຽວກັບພາກລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ນະ ມີການປຶກສາຫາລືກັນປ້ອງກັນຜົນກະທົບກະເທືອນຈາກເຂື່ອນໃນລາວ ວ່າຊັ້ນ

ຄະນະກຳມະການຮ່ວມສະໄໝວິສາມັນ ຜ່ານການປະຊຸມວິດີໂອຄອນເຟີເຣນ ລ່ວມກັບປະເທດສະມາຊິກລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລວມອີກ 3 ປະເທດ ກະໄດ້ແກ່ລາວ ຫວຽດນາມ ແລະກະກຳປູເຈຍ ເພື່ອລ່ວມກັນທົ ບທວນປຶກສາຫາລື ລາຍງານທົບທວນທາງດ້ານເທັກນິກ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳເຂື່ອນຫຼວງພະບາງເນາະ ໂດຍຝ່າຍໄທກະໄດ້ ສະເໜີທ່າທີໃນການລ້ອງຂໍໃຫ້ທາງການລາວແກ້ໄຂ ແລະບັນເທົາບັນຫາ ຜົນກະທົບຂ້າມເຂດແດນໃນ 8 ເລື່ອງ ຈັ່ງເຊັ່ນວ່າ ເລື່ອງຂອງການແກ້ບັນຫາການຂຶ້ນລົງຂອງລະດັບນ້ຳ ເລື່ອງຂອງການລົດລົງຂອງຕະກອນ ແລະກະສານອາຫານ ຊຶ່ງຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາ ງອາຫານເນາະ ແລະກະການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບ ນິເວດ ຫຼືວ່າສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມເຖິງການຊົດເຊີຍຢຽວຢາໃຫ້ກັບ ຫາກເກີດຜົນກະທົບກັບພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນບາງຕົວຢ່າງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ ຕາມເນາະ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມຫາລືຮ່ວມກັນແລ້ວ ທັງ 4 ປະເທດນີ້ເນາະ ສະເໜີໃຫ້ທົບທວນທາງດ້ານເທັກນິກ ແລະຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງຄະນະກຳມະການ ກະສິຖືກມາ ນຳມາຫາລືເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາ ປັບ ປຸງ ແລະກະດຳເນີນການເພື່ອປະໂຫຍດໃຫ້ມີລະບົບນິເວດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນຂອງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ນະ ແມ່ນກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນສະທ້ອ ນຂອງເຂື່ອນອັນທີ 2 ຢູ່ເໜືອຫຼວງພະບາງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ວ່າຊັ້ນເຕາະ ກໍແມ່ນແນ່ນອນລະ ຕ້ອງການແມ່ນແບບນີ້ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດມານານແສນນານແລ້ວ ບໍ່ເ ຫັນອົງການຈັດຕັ້ງໃດ ຫຼືວ່າໃຜທີ່ບໍ່ມັກບໍ່ຊອບການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ໃນລາວຫັ້ນນະ ມາປ້ອງກັນຜົນກະທົບກະແທກທີ່ວ່າຊິເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານເມືອງເສຍຫາຍລົ້ມຫາຍຕາຍເຈັບນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ສົມມຸ ດວ່າເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງອັນທີ 1 ຢູ່ໄຊຍະບູລີຫັ້ນ ມັນແຫງແລ້ວ ນ້ຳມັນທັ່ງອອກມາແລ້ວ ຊີດອອກມາແລ້ວ ແລະມັນຊິແຕກພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງນີ້ນະ ບໍ່ເຫັນໃຜວ່າໄປສະເໜີວ່າ ໃຫ້ມີແນວໃດແນວໜຶ່ງ ໃຫ້ທຸກຄົນບໍ່ວ່າ ຢູ່ໃນຫົນແຫ່ງໃດກໍຢ່າ ຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນນັ້ນ ຂອງສອງກ້ຳແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ໃຫ້ປົບລົບໜີທັນຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ເຫັນໃຜສະເໜີ ຍົກຕົວຢ່າງ ແມ່ນ້ຳຢານຊີໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ວ່າເຂື່ອນເປັນເຂື່ອນພະລັງໄຟ ຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ຫັ້ນນະ ກໍແມ່ນວ່າມີບັນຫາໜັກຈົນວ່າ ເປີດນ້ຳຖ້ວມບ້ານຖ້ວມເມືອງ ຈິບຫາຍວາຍວອດ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ລະຄັນມັນແຕກນີ້ແຮງຊິດັບສູນໄປພ້ອມນີ້ ແມ່ນວ່າການທີ່ວ່າພວກທີ່ວ່າບໍ່ເຫັນດີເ ຫັນພ້ອມກັບເຂື່ອນ ກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງເຂື່ອນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ເຂົາເຈົ້າທີ່ວ່າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໄປຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາກັບເບິ່ງ ຫຼືວ່າກັບມາພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ທາງກາ ນເພິ່ນໄດ້ເຮັດຫຍັງແລ້ວຫຼືບໍ່ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາມອງເບິ່ງໃໝ່ບໍ່ ຖາມວ່າການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນດີເຫັນງາມກັບເລື່ອງຂອງການສ້າງເຂື່ອນຕົງນີ້ ຖາມວ່າມີຜົນບໍ່ ຖ້າໃນໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ ະຖືວ່າມີມີຜົນເນາະ ເພາະວ່າການປະຊຸມ ຈັດກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ຂອງ 3 ປະເທດ ກະໄດ້ນຳຂໍ້ລຽກລ້ອງຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນເນ່ຍ ໂດຍສະເພາະຂອງໄທ ກະມີມີກຸ່ມມີກ້ອນໃນການລຽກລ້ອງຕົວນີ້ ສົ່ງຂໍ້ສະເ ໜີໄປໄປເຖິງທາງທາງລັດຖະບານ ລະກະການປະຊຸມເທື່ອນີ້ກະມີການລຽກລ້ອງນະ ກໍໃຫ້ມີການທົບທວນເລື່ອງຂອງຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ ການປະຊຸມເທື່ອນີ້ກໍນຳມາ ນຳມາເວົ້າ ນຳມາຫາລືກັນ ເອົາ ຈັ່ງໃດ ກໍຢ່າ ເລື່ອງຂ່າວຄາວຕ່າງໆນີ້ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາລາຍງານຂ່າວຄາວທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຮູ້ນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເລັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ FBF